SBS Radio ສ່ວນຊົນຊັ້ນຄົນທີ່ກຳເນີດເກີດມາຈາກການເປັນອົບພະຍົບບໍ່ແມ່ນຂອງທຳມະດາ Albert Einstein ທີ່ເປັນນັກວິທະຍາສາດຄົນໜຶ່ງ ແມ່ນວ່າເປັນອົບພະຍົບທີ່ສະຫຼາດສະຫຼຽວ ຫຼັກແຫຼມ ມີຄວາມຮູ້ສູງ ແລະ ມີຄວາມສາມາ ດມາກມາຍໃນຂັ້ນໂລກມະນຸດເຮົານີ້ ການເປັນອົບພະຍົບແມ່ນຕ້ອງມີຄຸນສົມບັດອັນສຳຄັນຕ່າງໆ ດັ່ງມັກເສລີພາບ ແລະ ອິດສະຫຼະພາບ ສຳລັບຄົນໃນພາກພື້ນແຜ່ນດິນລາວເຮົາແລ້ວ ຄືຈາກພົນລະເມືອງລາ ວປະມານ 3 ລ້ານຄົນ ແມ່ນວ່າມີບໍ່ຫຼຸດຫ້າແສນຄົນທີ່ປົບຫຼົບໜີ ໄປຢູ່ໃນປະເທດທີ 2 ແລະ 3 ຜ່ານການເປັນອົບພະຍົບແນວໃດແນວໜຶ່ງ ເຊັ່ນວ່າເປັນອົບພະຍົບອາໄສຢູ່ໃນສູນຂອງສະຫະປະຊາຊາດ UNHCR ໃນພື້ນແຜ່ນ ດິນໄທເປັນຕົ້ນ ໃນນັ້ນມີລາວສູງ ລາວມົ້ງ ລາວແມ້ວ ມາກມາຍ ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ໄປຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍການນຳພາໂດຍນາຍພົນວັງປາວ ຈາກ ຈາກອົບພະຍົບຈາກແຜ່ນດິນລາວມາກມາຍນັ້ນ ຍັງບໍ່ ມີຄົນເລືອດລາວໃດໆເທື່ອທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງ ພໍທີ່ຈະຖືໄດ້ວ່າຄ້ຳຟ້າຄ້ຳແຜ່ນດິນໄດ້ ກະທັ່ງທີ່ວ່າມີລາວລຸ້ນໃໝ່ຫຼາຍໜ້າຫຼາຍຕາມີການສຶກສາສູງ ແລະ ດີ ດັ່ງໄດ້ປະກາສະນີຍະບັດໃນຂັ້ນ ປ ນານາຊະນິດ ແລະ ທີ່ ໄດ້ກຳຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ວຽກງານອັນສຳຄັນ ແລະ ສູງດ້ວຍ ດັ່ງຍານາງ ອຸມາ ຊະນະນິກອນ ທີ່ເປັນຜູ້ນຳຂັ້ນສູງຂອງຫຼາຍທະນາຄານອັນໃຫຍ່ໂຕຂັ້ນໂລກ ດັ່ງ Macquarie MIC ຍານາງເປັນອະດີດນັກຮຽນນັກສຶກສາຂອງລັດຖະ ບານພະລາຊະອານາຈັກລາວທີ່ມາຮ່ຳມາຮຽນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງແຄນເບຣາ ACT ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ພາຍໃຕ້ແຜນການ Colombo Plan ຫັນໄປເວົ້າໄປວ່າກ່ຽວກັບມົ້ງລາວ ລາວສູງ ຫຼື ແມ້ວລາວ ແມ່ນວ່າສັງຄົມຂອງ ພວກເຂົາເຈົ້າມີຫຼາຍໜ້າຫຼາຍຕາ ໄດ້ເປັນຜູ້ທີ່ວ່າຫົວດີຫົວເດັ່ນຕ່າງໆ ເຊັ່ນເປັນນັ້ນເປັນນີ້ໃນດ້ານການເມືອງໃນສະຫະລັດ ຄືຜູ້ແທນລາຊະດອນນານາຊະນິດ ເປັນຄົນເກັ່ງຄົນເດັ່ນໃນດ້ານວິທະຍາສາດ ກ ານແພດຕ່າງໆ ແຕ່ກໍມີຄົນ ທີ່ຕິດຄຸກຕິດຄອກຕະຫຼອດຊີວິດໃນຄະດີອັນໂຫດຮ້າຍ ດັ່ງຍິງຄົນຕາຍຢ່າງມາກມາຍກໍມີ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ NASA ອົງການອາວະກາດສະຫະລັດອາເມລິກາ ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມົ້ງລາວອົບພ ະຍົບຄົນໜຶ່ງໄດ້ເປັນສະມາຊິກຂອງນັກວິຊາການ NASA ຢູ່ທີ່ສູນກາງອາວະກາດ Johnson Space Center ຜູ້ກ່ຽວມີຊື່ວ່າ ຍານາງ ເມລີ ຊັງ ທີ່ໜີໄປຈາກຊຳທອງລ່ອງແຈ້ງ ລອດລົ້ມລອດຕາຍໄປຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາກັບພໍ່ແມ່ຍາດ ຕິພີ່ນ້ອງ ໃນເມື່ອທີ່ຍານາງມີອາຍຸພຽງແຕ່ 6 ຂວບເທົ່ານັ້ນ ແລ້ວໂດຍການຄ້ຳຈູນຂອງຄອບຄົວ ແລະ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ຍານາງກັບກາຍເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຫຼາຍ ແລະ ມີຄວາມສາມາດຫຼາຍດ້ວຍ ຈົນວ່າໄດ້ເປັນທັ ນແຖວຜູ້ສຳຄັນຄົນໜຶ່ງຂອງສູນກາງອາວະກາດສະຫະລັດອາເມລິກາ Johnson Space Center ພໍ່ແມ່ ແລະ ແມ່ເຖົ້າຂອງຍານາງ ເປັນຕົວແບບຂອງຍານາງ ທີ່ບອກສອນຍານາງ ວ່າຢ່າໄດ້ຍອມແພ້ຈັກເທື່ອ ແລະ ໃຫ້ເຊື່ອວ່າຕົນມີ ຄວາມສາມາດທີ່ຈະສຳເລັດເປັນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໄດ້ຕາມຄວາມໃຝ່ຝັນຂອງຕົນ ພໍ່ແມ່ຂອງຍານາງບອກສອນໃຫ້ຍານາງຮູ້ວ່າການສຶກສາເປັນກຸນແຈສຳລັບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທຸກແນວ ວິສາຫະກິດບໍ່ແມ່ນຂອງ ງ່າຍດາຍສຳລັບຍານາງ ຍານາງຕ້ອງບາກບັ່ນໃນການຮ່ຳຮຽນ ໂດຍການທຽບເທົ່າຊີວິດຂອງຍານາງກັບພໍ່ແມ່ທີ່ຕ້ອງປົບຫຼົບໜີຈາກລູກກະສຸນປືນ ແລ້ວມາຕໍ່ສູ້ຄວາມທຸກຍາກລຳບາກໃນສະຫະລັດອາເມລິ ກາທີ່ນາງໄດ້ຮັບການສຶກສາ ຍານາງມີຄວາມພາກພູມໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ເປັນຊິ້ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ NASA ທີ່ຍານາງເຫັນວ່າເປັນການຊົດຊ່ວຍຄວາມພະຍາຍາມຂຶ້ນໄປດາວພະອັງຄານ ແລະ ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກເຮັດການໃ ນຫຼາຍໂຄງການຂອງ NASA ແລະ ເຮັດວຽກເພື່ອອະນາຄົດສຳລັບດາວພະອັງຄານ ນີ້ແລ້ວເພິ່ນວ່າໂອກາດໃນຊີວິດບໍ່ແມ່ນວ່າທຸກໆຄົນຈະຄາບບ່ວງເງິນບ່ວງຄຳມາເກີດ ຫຼື ເກີດມາໃນວົງຕະກຸນທີ່ມີພະລັງວັງຊ າ ແລ້ວໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດຂັ້ນສູງ ປອ ຕ່າງໆ ທີ່ຫຼາຍໜ້າຫຼາຍຕາ ຖືວ່າເປັນການແຈກຢາຍໃຫ້ກັນໂດຍຕ່າງປະເທດ ປານເຈ້ຍທິຊິວ ວ່າຊັ້ນ ແລະ ເຮົາຈະຮູ້ເຫັນຜ່ານ YouTube Facebook Social Media ຕ່າງໆ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເດັກເລັກເ ດັກນ້ອຍບໍ່ມີໂອກາດໃດໆ ໂຮງຮຽນກໍບໍ່ມີເຂົ້າ ຄັນມີມັນກໍຈະຍຸບທັບຫົວຢູ່ແລ້ວ ທຸກຍາກລຳບາກປາກໝອງທ້ອງແຫ້ງ ຮອບດ້ານ ທັງບໍ່ມີໂອກາດໃດໆຕື່ມອີກດ້ວຍ